SBS Radio ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍເຊັນເອກະສານອັນໜຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ກະທຳແນວໃດແນວໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄົນຢູກາ ໃນປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນີ້ແປວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີເ ຍເປັນປະເທດສາກົນນານາຊາດປະເທດໜຶ່ງຈາກ 22 ປະເທດໃນໂລກນີ້ ທີ່ລົງນາມໃສ່ໜັງສືສະບັບໜຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຖິງຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄົນຢູເກີ ໃນເຂດ ຊິງຈຽນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໜັງສືນັ້ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດຫົວໂປ່ຄອມມິວນິດຂອງໂລກນີ້ ຄືສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍຸຕິການກັກໂຕໄວ້ຄົນຢູກາ ໃນເຂດຊິງຈຽນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພ າກຕາເວັນຕົກ ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຄົນຢູກາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດີອົກດີໃຈນຳການທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຂົ້າຮ່ວມໜັງສືນັ້ນ ທີ່ຖືກລົງນາມຮັບຮູ້ໂດຍ 22 ປະເທດສາກົນນານາຊາດ ທີ່ປ ະນາມໂຈມຕີການກະທຳຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ໄດ້ກະທຳໃສ່ຄົນຢູກາ ທີ່ເປັນຄົນກຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ມີພົນລະເມືອງເຖິງ ບໍ່ຫຼຸດ 1,400 ລ້ານຄົນ ຄົນຢູກາ ຫຼືວ່າຊົນເຜົ່າຢູກາໃນປະ ເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມີເຖິງ 22 ລ້ານຄົນ ໃນຄາວປີ 2010 ແລະ ຖິ່ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານເຖິງ 17 ລ້ານຫຼັກກິໂລແມັດມົນທົນ ໜັງສືດັ່ງກ່າ ວແມ່ນລົງນາມໃນວັນທີ 8 ກໍລະກະດາ 2019 ທີ່ຖືກລົງນາມເຊັນຮັບຮູ້ໂດຍປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອັງກິດ ການາດາ ຝຣັ່ງເສດ ເຢຍລະມັນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວຖືກສົ່ງໄປຍັງປະທານໃຫຍ່ຂອງຄະນະກຳມະການ ສິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດ ໜັງສືນັ້ນລະບຸໄວ້ວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົ່ງເຄົາລົບນັບຖືກົດໝາຍສາກົນນານາຊາດ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດຂອງສາກົນນານາຊ າດ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຊົນ ແລະ ຫຼັກການເສລີພາບ ຮວມດ້ວຍເສລີພາບໃນດ້ານສາສະໜາ ຫຼື ການເຊື່ອຖືຕ່າງໆ ໃນຊິງເຊັນ ແລະ ໃນທົ່ວສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍຫຼັງການພະຍາຍາມວິ່ງ ເຕັ້ນຕ່າງໆນານາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຍານາງຟາຕີມາ ອັບດູກາເຟີ ເວົ້າວ່າ It makes me very hopeful

ຄົນຢູກາຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ກໍຕົກຢູ່ໃນສະຖານະພາບດັ່ງດຽວກັນກັບຂອງຍານາງຟາຕີມານັ້ນ ສະຫະປະຊາຊາດກະຕວງວ່າ ຄົນຢູກາປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ເປັນຄົນກຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຖືກກັກໂຕໄວ້ໃນພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໜັງສືທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຊັນຮັບຮູ້ນັ້ນ ທີ່ບໍ່ໜັກແໜ້ນກວ່າຂໍ້ຄວາມອັນເປັນທາງການທີ່ຄະນະກຳ ມະການສິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດອ່ານອອກມາ ຫຼື ທີ່ວ່າແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນໜຶ່ງນັ້ນ ກໍຍັງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມອງເບິ່ງປະຫວັດການສິດທິມະນຸດຊົນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອົງການຈັດຕັ້ງ Human Rights Watch ອົງການເຝົ້າແນມເບິ່ງສິດທິມະນຸດຊົນ ຍິ່ງໆຂຶ້ນຮັບຮູ້ວ່າ ມີຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນຊິນຈຽງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍມີຄອບຄົວຖືກແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນ ຢູ່ກິນໂດຍມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ກໍເຫັນວ່າສາທ າລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຊື່ອວ່າ ຕົນສາມາດກະທຳການລ່ວງລ້ຳຕ່າງໆຢ່າງມາກມາຍໄດ້ ໂດຍບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງຫຍັງ ລັດຖະບານຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢ່າງລຽນຕິດ ອ້າງວ່າວົງການຂ່າ ວຕ່າງປະເທດລາຍງານຜິດພາດ ສິ່ງທີ່ແມ່ນສູນກາງຝຶກຫັດວິຊາຊີບທີ່ນຳພາໃຫ້ຄົນອອກໄປຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໂຄສົກສະຫາຍໜຶ່ງທີ່ຕາງໜ້າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກໍປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການອ້າ ງເວົ້າອ້າງວ່າ ແລະ ອ້າງອີງຕ່າງໆທີ່ວ່າ ເດັກ Uyghur ຖືກແຍກອອກໄປຈາກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສິ່ງສຳຄັນໃນໜັງສືທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຊັນຮັບຮູ້ນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນຈົ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຍັງຊິນຈຽງໄດ້ຢ່າງຈົບດີ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນານແສນນານມາແລ້ວບໍ່ໃຫ້ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຍັງຊິນຈຽງໄດ້ ຮ່ວມດ້ວຍບໍ່ໃຫ້ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເ ຂົ້າໄປ ໃນການພິຈາລະນາເບິ່ງອັນໜຶ່ງໂດຍຄະນະກຳມະການສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍການທີ່ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຮ້ອງຂໍໄປຢ້ຽມ ຢາມ Xinjiang ໂດຍເປັນທາງການທີ່ຖືກປະຕິເສດໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນູກາ ຊາວັດ ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນ Uyghur ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ Australia is on board